۽ ڪافر پنهنجا مال هن لاء خرچين ٿا ته ماڻهن کي الله جي واٽ کان جهلين، پوء اهو سگهو انهن مالن کي خرچ ڪندا، وري اهو خرچڻ مٿن ارمان ٿيندو، وري مغلوب ڪيا ويندا، ۽ ڪافر دوزخ ڏانهن گڏ ڪيا ويندا.